ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະ ເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນຕອນນີ້ ລາຍການຂອງເຮົາກໍຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ພ້ອມກັບນຳສິ່ງດີໆ ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງມາໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆມື້ ໃນວັນແລະເວລາດຽວກັນນີ້ ດັ່ງນັ້ນ ມື້ນີ້ຂ້າພະ ເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະຂ້າພະເຈົ້າ ນາງພອນທິບ ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ພວກເຮົາທັງສອງມາພ້ອມກັບສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງໂດຍສະເພາະ ສຳລັບມື້ນີ້ເຮົາມີລາຍການຫຍັງ ແດ່ ອ້າຍສັນຍາ ໃນມື້ນີ້ ທ່ານນາງປາຖະໜາຈະນຳລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ຈາກນັ້ນອ້າຍສຳລານຈະນຳເອົາບົດເພງທີ່ມ່ວນຊື່ນມາ ສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ
ແລະອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ່ອຍ
ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່ານນາງປາຖະໜາໄດ້ເລີຍ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າມາພົບກັບທ່ານຜູ້ຟັງອີກຄັ້ງ ພ້ອມກັບຫົວເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈມານຳສະເໜີແກ່ ທ່ານ ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາເວົ້າກ່ຽວກັບການມີນ້ຳໜັກຫຼາຍເກີນໄປ ຊຶ່ງເປັນບັນຫາແກ່ຫຼາຍຄົນ ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍເປັນບັນຫາຂອງຜູ້ຍິງທີ່ມັກຈົບມັກງາມ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການໂຄສະນາຂອງ ສະຖານທີ່ລົດນ້ຳໜັກບາງແຫ່ງ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ໂຄສະນາທີ່ບອກວ່າ ຫຼຸດນ້ຳໜັກ 5 ກິໂລໄດ້ພາຍໃນ 10 ວັນ ເປັນຕົ້ນ ເຮົາຈະເຊື່ອໄດ້ແນວໃດວ່າຄຳໂຄສະນານັ້ນເປັນຄວາມຈິງ ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ຄົນເຮົາສ່ວນຫຼາຍສ າມາດລົດນ້ຳໜັກໄດ້ຕົວເອງ ໃນເລື່ອງນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເຕືອນວ່າ ຢ່າລົດນ້ຳໜັກລົງແບບບໍ່ທຳມະຊາດ ເພາະຢາຫຼຸດນ້ຳໜັກບາງຊະນິດປະສົມຢາຖ່າຍເບົາ ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາມີນ້ຳເຖິງ 75 ເປີເຊັນ ເມື່ອຢ າຊະນິດນີ້ເຂົ້າໄປ ນ້ຳໃນຮ່າງກາຍຈະຖືກຂັບຖ່າຍອອກມາຫຼາຍລິດໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ນອກຈາກນີ້ກໍຈະມີສູດຫຼຸດອາຫານທີ່ມີການໂຄສະນາວ່າໄດ້ຜົນໄວ ຫຼັກການນີ້ຄືການກິນອາຫານທີ່ມີໂປຣຕີນຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼຸດອ າຫານຈຳພວກແປ້ງ ການເຮັດແບບນີ້ອາດຈະຫຼຸດນ້ຳໜັກລົງໄດ້ໄວ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານຢ່າງໃກ້ຊິດ ແຕ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ເຖິງວ່າຈະຊ່ວຍລົດນ້ຳໜັກໄດ້ໄລຍະສັ້ນໆ ເມື່ອຮ່າງກາຍຂອງຄົ ນເຮົາຕ້ອງການທົດແທນນ້ຳທີ່ສູນເສຍໄປ ນ້ຳໜັກກໍຈະກັບມາຄືເກົ່າ ດັ່ງນັ້ນເຖິງວ່າຈະໃຊ້ເວລາດົນປານໃດກໍຕາມ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຂໍແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ວິທີລົດນ້ຳໜັກທີ່ເປັນທຳມະຊາດດີກວ່າ ດ້ວຍການສ້າງນິ ໄສການກິນໃໝ່ ແລະໝັ່ນອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ຈະປ້ອງກັນການມີນ້ຳໜັກເກີນໄປໄດ້ດີທີ່ສຸດ ທ່ານຜູ້ຟັງ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງຄົນເຮົາກໍຄື ເມື່ອທ່ານຈະເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງໃຫ້ສຳເລັດ ທ່ານຕ້ອງມີ ເປົ້າໝາຍໄວ້ກ່ອນ ປະການສຳຄັນກໍຄື ທ່ານຕ້ອງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ມີຄວາມສຸກ ມີຈິດໃຈຊື່ນບານ ບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາໄປຫາໝໍ ນຸ່ງເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ບໍ່ປ່ຽນເລື້ອຍໆ ຮູບຮ່າງໜ້າຕາດີ ບຸກຄະລິກກໍຄືກັນ ແລະ ແນ່ນອນ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນຜົນດີຕໍ່ການເຮັດວຽກ ການພົວພັນກັບຄົນອື່ນ ພຽງເທົ່ານີ້ກໍວ່າມີປະໂຫຍດແລ້ວ ເມື່ອເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າການມີປະໂຫຍດແບບນີ້ແລ້ວ ເປັນຫຍັງບໍ່ລົງມືປະຕິບັດ ເມື່ອທ່ານຄິດໄດ້ດັ່ງນີ້ແລ້ວ ອັນໃ ດທີ່ທ່ານຢາກເຮັດກໍບໍ່ຍາກອີກຕໍ່ໄປ ຜົນສຸດທ້າຍທີ່ໄດ້ຮັບກໍຄືການມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີໂລກປະຈຳໂຕບາງຊະນິດ ກໍຈະບໍ່ຮ້າຍແຮງຈົນບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ ທາງລາຍການຂອງເຮົາຍິນດີໃ ຫ້ກຳລັງໃຈທຸກທ່ານທຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະຜູ້ຍິງເຮົາ ເມື່ອທ່ານແຕ່ງງານແລ້ວ ຫຼັງຈາກການເກີດລູກແລ້ວ ນ້ຳໜັກທີ່ເກີດຂຶ້ນມາຕອນເປັນແມ່ມານນັ້ນຍັງຄົງຢູ່ກັບທ່ານຕະຫຼອດໄປ ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ຢຸດມັນ ກໍຈະ ມີນ້ຳໜັກຢ່າງນັ້ນຕະຫຼອດໄປ ຈາກນີ້ລະ ຈາກນີ້ແຫຼະຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນໂລກອ້ວນໄດ້ ດັ່ງນັ້ນທ່ານຜູ້ເປັນແມ່ທັງຫຼາຍຕ້ອງລົດນ້ຳໜັກລົງມາໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບປົກກະຕິໃຫ້ໄວ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະ ນຳທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຕ້ອງການທີ່ຈະມີຫຸ່ນດີ ເນື້ອໜັງເຕັ່ງຕຶງຄືກັບດາລາທີ່ມີຫຸ່ນງາມໆ ດາລາເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງຄວບຄຸມຫຼາຍຢ່າງ ທ່ານຜູ້ຟັງ ໂດຍສະເພາະອາຫານທີ່ກິນ ເພາະການຄວບຄຸມອາຫານດ້ວຍຕົນເອງໃຫ້ ເປັນອາຊີບ ແຕ່ສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດໄດ້ກໍຄື ເພື່ອການມີສຸຂະພາບດີ ໃນພະທຳຄຳພີກໍມີຄຳສັ່ງສອນໄວ້ວ່າ ຄວບຄຸມຕົນເອງໄດ້ກໍດີກວ່າຄວບຄຸມຫົວເມືອງ ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານທີ່ມີຄວາມສາມາດຄວບຄຸມຕົນເອງໄ ດ້ນັ້ນ ກໍຍິ່ງກວ່ານັກຮົບຜູ້ຊະນະເສິກສົງຄາມ ເຖິງວ່າຄົນເຮົາມີຄວາມສຳເລັດໃນວຽກງານຫຼາຍດ້ານກໍຕາມ ຫຼື ໃນການສຶກສາ ແຕ່ກໍຈະເປັນບັນຫາ ກໍບໍ່ມີຄວາມໝາຍເມື່ອເຮົາເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ ຖ້າຫາກເຮົາ ສາມາດເອົາຊະນະສິ່ງຕ່າງໆໄດ້ ເປັນຫຍັງ ເຮົາບໍ່ເອົາຊະນະນິໄສບາງຢ່າງຂອງເຮົາໃຫ້ໄດ້ ໂດຍສະເພາະນິໄສທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາແກ່ຕົນເອງໃນອະນາຄົດ ແມ່ນບໍ່ຜູ້ຟັງ ແຕ່ໃນສັງຄົມຂອງເຮົານັ້ນເຕັມ ໄປດ້ວຍການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານການຄ້າ ເຫດຜົນນີ້ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາເຊື່ອຫຼົງໃນໂຄສະນາຕ່າງໆ ທີ່ປິດຫູປິດຕາພວກເຮົາຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ຜູ້ໂຄສະນາໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ດຶງດູດສົນໃຈ ໃຫ້ຄົນເຮົາຊື້ສິນຄ້ານຳເຂົ າ ໃຫ້ຫັນມາຊື້ມາກິນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຫານ ເຂົ້າໜົມ ຫຼື ເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ ອາຫານທີ່ໂຄສະນາທົ່ວໄປເປັນອາຫານທີ່ຜ່ານຂະບວນການຜະລິດຈົນຈະບໍ່ເຫຼືອຄຸນຄ່າຂອງອາຫານ ເມື່ອກິນເຂົ້າໄປຫຼາຍ ຮ່າງກາຍ ກໍຈະນຳໄປໃຊ້ຢ່າງໄວ ເມື່ອໃຊ້ບໍ່ໝົດກໍຈະກາຍເປັນສ່ວນເກີນໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ເພາະເຫດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳອີກຂໍ້ໜຶ່ງວ່າ ເປັນຂໍ້ຄວາມຈາກພະທຳຄຳພີທີ່ບອກວ່າ ຖ້າເຈົ້າເປັນຄົນກິນຫຼາຍ ຈົ່ງຫັກຫ້າມຕົນເອງໄວ້ ນີ້ອາດຈະເປັນວິທີສຸດທ້າຍ ມື້ນີ້ຂໍຈົບພຽງເທົ່ານີ້ ພໍ້ກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍລາທ່ານໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ ທ່ານນາງປາດຖະໜາໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້ າກໍຖືໂອກາດນີ້ແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ

ທີ່ຈົບໄປນັ້ນຄືລາຍການເພງຈາກອ້າຍສຳລານ ພະເຈົ້າຊົງເບິ່ງແຍງຮັກສາພວກທ່ານຢູ່ສະເໝີ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂໍ ເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຢາກຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ
ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road ສິງກະໂປ 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798 T H O M P S O N R O A D S I N G A P O R E 298186 ຫຼື ອີເມວມາກໍໄດ້ lao@awr.org lao@awr.org
ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ ມື້ນີ້ເຮົາມາພົບກັນອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ພ້ອມດ້ວຍເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ເພາະເລື່ອງການເອົາຄືນ ຫຼື ການແກ້ແຄ້ນນັ້ນ ພວກເຮົາມັກຈະໄດ້ຍິນໄດ້ເຫັນຢູ່ສະເໝີໃນສັງຄົມ ເຊິ່ງມີຄວາມວຸ່ນວ າຍ ຍົກພວກຕີກັນເພື່ອແກ້ແຄ້ນ ຈ້າງມືປືນໄປຂ້າເພື່ອແກ້ແຄ້ນ ຈົນເຮັດໃຫ້ການແກ້ແຄ້ນເປັນເລື່ອງທຳມະດາທີ່ທຸກຄົນກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ນອກຈາກນີ້ ພວກເຮົາຍັງຖືກຄອບງຳດ້ວຍຮູບເງົາ ຫຼື ໜັງທີ່ກ່ຽວກັບກ ານແກ້ແຄ້ນນີ້ ມັນເຮັດໃຫ້ຜູ້ເບິ່ງເຫັນວ່າມັນສົມຄວນທີ່ຈະແກ້ແຄ້ນ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທ່ານຈະເຫັນຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ຝ່າຍພະເອກນຳໄປແກ້ແຄ້ນຝ່າຍຜູ້ຮ້າຍ ແລະ ຖືວ່າເປັນການກະທຳທີ່ຖືກຕ້ອງ ຄຳຖາມ ກໍຄື ມັນຖືກຕ້ອງອີ່ຫຼີບໍ່ ໃນມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະນຳເລື່ອງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູໃນເລື່ອງການແກ້ແຄ້ນມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ພຣະເຈົ້າມີທັດສະນະຢ່າງໃດໃນເລື່ອງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຍິນເລື່ອ ງການໃຫ້ອະໄພຂອງພຣະເຢຊູເປັນຢ່າງດີ

ຖ້າຜູ້ຕາງໜ້າຄົນໜຶ່ງຂອງອຳນາດການປົກຄອງເກນທ່ານໄປແບກຫາບ ເພື່ອໃຫ້ຍ່າງໄປໃນຫຼັກໜຶ່ງ ຈົ່ງແບກຫາບໄປເຖິງສອງຫຼັກ ເມື່ອຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງຂໍຢືມສິ່ງຂອງນຳທ່ານ ກໍຈົ່ງໃຫ້ລາວຢືມ ເຮົາມາຟັງນຳກັນວ່ າ ຖ້ອຍຄຳເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບຄົນເຮົາທຸກມື້ນີ້ໄດ້ຈັ່ງໃດ ຄຳວ່າ ຕາຕໍ່ຕາ ແຂ້ວຕໍ່ແຂ້ວ ເປັນກົດໝາຍຂອງໂມເຊທີ່ໃຫ້ໄວ້ແກ່ຄົນອິດສະຣາເອນໃນສະໄໝບູຮານ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການທຳຮ້າຍຮ່າງ ກາຍຊຶ່ງກັນແລະກັນ ຄວາມໝາຍຂອງຄຳທີ່ວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດຕົບແກ້ມເບື້ອງຂວາຂອງທ່ານ ກໍຈົ່ງຫັນແກ້ມເບື້ອງຊ້າຍໃຫ້ເຂົາຕົບນຳອີກ ພຣະເຢຊູຊົງໝາຍເຖິງການບໍ່ແກ້ແຄ້ນ ເພາະການຄິດທຳລາຍຜູ້ອື່ນກໍຜິດກັ ບລະບຽບກົດໝາຍບ້ານເມືອງເຊັ່ນດຽວກັນ ແລະ ມັນກໍເປັນການເຮັດບາບນຳອີກດ້ວຍ ເມື່ອເຮົາຖືພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ ເຮົາກໍຖືກົດລະບຽບບ້ານເມືອງໄປພ້ອມກັນ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພ ຣະເຈົ້າ ຊາວຄຣິດສະຕຽນຈະມີສິດຕາມກົດໝາຍ ເຂົາກໍບໍ່ແກ້ແຄ້ນ ຕົວຢ່າງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ໂລກໄດ້ເຫັນ ຄືການໃຫ້ອະໄພຂອງພຣະເຈົ້າ ເມື່ອພວກຜູ້ນຳທີ່ອິດສາພຣະອົງ ເພາະປະຊາຊົນຫັນໄປເຊື່ອ ແລ ະ ຕິດຕາມພຣະເຢຊູນັ້ນ ວາງແຜນໃຊ້ທະຫານຕ່າງຊາດໄປຈັບພຣະເຢຊູມາສອບສວນຢ່າງບໍ່ເປັນທຳ ແລະ ຮ່ວມມືກັນບີບໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານບ້ານເມືອງໃນສະໄໝນັ້ນລົງໂທດພຣະອົງດ້ວຍໂທດຂັ້ນເດັດຂາດ ຄືກ ານປະຫານຊີວິດດ້ວຍການຄຶງໄວ້ຢູ່ທີ່ໄມ້ກາງເຂນ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາເຮັດເຖິງປານນັ້ນ ພຣະອົງກໍຍັງໃຫ້ອະໄພພວກທີ່ທຳຮ້າຍ ແລະ ຂ້າພຣະອົງຢ່າງໂຫດຮ້າຍທາລຸນ ຄຳເວົ້າຂອງພຣະເຢຊູຕອນທີ່ພ ຣະອົງອະທິຖານຂໍພຣະເຈົ້າ ນັບວ່າເປັນຖ້ອຍຄຳອັນລ້ຳຄ່າ ແລະ ຊົງມີຄຸນຄ່າຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ທີ່ພຣະອົງຊົງຂໍການອະໄພບາບເພື່ອພວກເຮົາທັງຫຼາຍ ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັກທີ່ພຣະອົງຊົງມີແກ່ທຸກໆຄົນ ບໍ່ວ່າເຮົາຈະເປັນໃຜ ແລະ ມາຈາກໃສ ທັງໆທີ່ເຂົາຂ້າພຣະອົງ ພຣະເຢຊູກໍຍັງຊົງກ່າວວ່າ ພຣະບິດາເຈົ້າຂ້າ ຂໍຈົ່ງຊົງຍົກໂທດໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາດ້ວຍເຖີດ ເພາະພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າພວກເຂົາກຳລັງເຮັດຫຍັງ ຢູ່ ນີ້ຄືຄຳຂໍຮ້ອງຂອງພຣະເຢຊູທີ່ມີຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ພຣະເຢຊູຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊົງໃຫ້ອະໄພແກ່ຄົນທີ່ປະຫານຊີວິດຂອງພຣະອົງ ທັງຜູ້ນຳທາງດ້ານສາສະໜາ ເຈົ້າແຂວງ ເຈົ້າເມືອງ ທະຫານໂຣມັນ ແລະ ທັງໆທີ່ຄົນ ທີ່ຢືນຫົວເລາະເຢາະເຢີ້ຍພຣະອົງ ພຣະເຈົ້າກໍຊົງໃຫ້ອະໄພແກ່ພວກເຂົາ ໂດຍການໃຫ້ພຣະເຢຊູໄຖ່ບາບແກ່ພວກເຂົາດ້ວຍການຖືກຕຶງທີ່ໄມ້ກາງເຂນ ຕໍ່ມາມີທະຫານໂຣມັນ ແລະ ພວກຜູ້ນຳສາສະໜາຫຼາ ຍຄົນໄດ້ມາຍອມເຊື່ອພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ ດ້ວຍເຫດນີ້ ພຣະເຢຊູຈຶ່ງສອນພວກເຮົາທັງຫຼາຍໃຫ້ເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະອົງ ສາວົກຄົນໜຶ່ງຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວວ່າ ກ ານແກ້ແຄ້ນເປັນຂອງເຮົາ ເຮົາເອງຈະຕອບແທນ ແຕ່ຖ້າສັດຕູຂອງທ່ານຫິວ ຈົ່ງໃຫ້ອາຫານແກ່ເຂົາກິນ ຖ້າເຂົາຫິວນ້ຳ ກໍຈົ່ງເອົານ້ຳໃຫ້ເຂົາດື່ມ ເພາະວ່າການເຮັດແບບນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກຕົວ ແລະ ກັ ບມາຄືນດີກັບທ່ານອີກ ຈົ່ງຢ່າໃຫ້ຄວາມຊົ່ວເອົາຊະນະທ່ານໄດ້ ແຕ່ຂໍໃຫ້ທ່ານຈົ່ງເອົາຊະນະຄວາມຊົ່ວດ້ວຍຄວາມດີ ທ່ານເປົາໂລທີ່ເປັນສາວົກຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ບອກແກ່ເຮົາວ່າ ການໃຫ້ອະໄພຄືການຢຸດ ການແກ້ແຄ້ນ ຊຶ່ງນຳໄປສູ່ການນຳສັນຕິສຸກ ແລະ ການມີມິດຕະພາບດີຕໍ່ກັນ ເປັນການເຮັດໃຫ້ສັດຕູຂອງເຮົາລະອາຍໃຈ ແລະ ສຳນຶກໃນຄວາມຜິດ ແລະ ເຂົາຈະປ່ຽນຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງໃໝ່ ມັນກົງກັນຂ້າ ມ ຖ້າພວກເຮົາແກ້ແຄ້ນ ທັງສອງຝ່າຍອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ມັນເປັນການຍາກທີ່ມັນຈະຈົບລົງໄດ້ ຖ້າບໍ່ມີຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງຍອມ ຫຼື ຕາຍໄປຂ້າງໜຶ່ງ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າສັດຕູຂອງເຮົາບໍ່ປ່ຽນໃຈ ເພື່ອຈະໃຫ້ອະໄພເຊິ່ງກັນແລະກັນ ເຂົາກໍຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກໃນຊີວິດຂອງເຂົາເລີຍ ການທີ່ບໍ່ຄິດແກ້ແຄ້ນກໍເທົ່າກັບເຮົາຍົກເອົາຄວາມຮູ້ສຶກຂົມຂື່ນໃຈໄປຈາກຕົວຂອງທ່ານເອງ ການທີ່ເຮົາບໍ່ຄິດໂມໂຫ ຫຼື ໃ ຈຮ້າຍ ຫຼື ຄຽດແຄ້ນ ພວກເຮົາກໍຈະຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈ ເຮົາຈະບໍ່ມີຄວາມທຸກຮ້ອນໃຈອີກຕໍ່ໄປ ຢ່າໃຫ້ຄວາມກຽດຊັງ ແລະ ຄວາມຄຽດແຄ້ນທີ່ຢາກທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ຫຼື ຈິດໃຈຂອງຜູ້ອື່ນເຂົ້າມາໃນຈິດໃຈຂອງທ່ ານເລີຍ ພຽງແຕ່ເທົ່ານີ້ກໍຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສຸກ ແລະ ຢູ່ໄດ້ກັບທຸກໆຄົນ ແມ້ແຕ່ຄົນທີ່ເຮົາບໍ່ມັກ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ສຳລັບມະນຸດເຮົາແລ້ວ ການໃຫ້ອະໄພກັນນັ້ນມັນເປັນເລື່ອງຍາກ ແຕ່ຖ້າເຮົາຈະຂໍກ ຳລັງຈາກພຣະເຈົ້າ ພຣະອົງຈະຊົງປະທານກຳລັງໃຫ້ແກ່ເຮົາໃນການໃຫ້ອະໄພຊຶ່ງກັນແລະກັນໄດ້ ແມ້ແຕ່ຄົນທີ່ຄິດຢາກຈະທຳຮ້າຍຕໍ່ເຮົາ ພຣະທຳຄຳພີໄດ້ສອນວ່າ ຈົ່ງເອົາຄວາມຂົມຂື່ນ ຄວາມໂມໂຫ ຄວ າມຜິດຖຽງກັນ ການເວົ້າຈາດູໝິ່ນປະໝາດກັນນັ້ນ ຫຼື ການບໍ່ດີທຸກຢ່າງອອກໄປຈາກຕົວທ່ານ ແລະ ພວກເຮົາຈະມີຈິດໃຈກະລຸນາອີ່ຕົນສົງສານ ແລະ ມີຈິດໃຈທີ່ໃຫ້ອະໄພແກ່ກັນແລະກັນ ເໝືອນດັ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄ ດ້ຊົງໃຫ້ອະໄພແກ່ເຮົາ ແມ່ນແລ້ວທ່ານຜູ້ຟັງ ການໃຫ້ອະໄພແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ ເລີ່ມຈາກການໃຫ້ອະໄພຕົນເອງກ່ອນທີ່ເຮົາຈະໃຫ້ອະໄພແກ່ຄົນອື່ນ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະຍາກເຖິງປານໃດກໍຕາ ມ ພຣະເຈົ້າຈະເປັນກຳລັງເສີມໃຫ້ແກ່ທ່ານ ພຣະເຈົ້າຍິນດີທີ່ຈະຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ເຮັດສຳເລັດ ຂໍພຽງແຕ່ທ່ານຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພຣະອົງ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງແກ່ເຮົາ ແລະ ມື້ນີ້ພວກເຮົາລອງເອົາຄຳເຫຼົ່າ ນີ້ໄປຕຶກຕອງ ແລະ ພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າມັນຈະດີຫຼືບໍ ເຮົາເຫັນແລ້ວວ່າການໃຫ້ອະໄພແກ່ກັນແລະກັນນັ້ນມັນເປັນການດີ ພວກເຮົາກໍຄວນມາເລີ່ມໃຫ້ອະໄພແກ່ກັນແລະກັນຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ເລີ່ມມີ ມິດຕະພາບທີ່ດີຕໍ່ກັນອີກເທື່ອໃໝ່ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ສຳລັບມື້ນີ້ ເວລາຂອງພວກເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງອີກແລ້ວ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ
ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທ ະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິສສາກົນ AWR
ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມ ເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸ ຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດ ກ່ຽວກັບລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼື ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ

P O R E 298186 ຫຼືອີເມວມາກໍໄດ້ທີ່ lao@awr.org lao@awr.org
ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ເດີ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ແລະຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ